ຊິດນີ ຕົກຢູ່ໃນ High Alert ການຕຽມພ້ອມສະເໝີ ມາກມາຍສຳລັບໂຄວິດ-19 ຖ້າຫາກທ່ານຢູ່ກິນຢູ່ໃນ Greater Sydney ຮ່ວມດ້ວຍເຂດປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນຂອງ Blue Mountains, Central Coast, Wollongong ແລະ Shellharbour ທ່ານຈຳຕ້ອງຢູ່ບ້ານຢູ່ເຮືອນ ຍົກເວັ້ນຖ້າຫາກວ່າມັນຈຳເປັ ນທີ່ສຸດທີ່ຈະອອກໄປ ແລະ ທ່ານຈຳຕ້ອງບໍ່ໃຫ້ຄົນມາຫາຢູ່ບ້ານຢູ່ເຮືອນ ໃຫ້ໄປໃຫ້ກວດເບິ່ງໃນທັນທີທັນໃດ ຖ້າຫາກທ່ານຮູ້ສຶກວ່າບໍ່ສະບາຍ ສຳລັບຂໍ້ມູນອັນລ່າສຸດໃຫ້ເຂົ້າເບິ່ງ nsw.gov.au